ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າໃນມະຫາວິທະຍາໄລພາກໃຕ້ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ຫຼື USC ຫຼື USC ກຳລັງໃຊ້ການຖ່າຍພາບດ້ວຍສຽງສະທ້ອນແມ່ເຫຼັກ ຫຼື MRI ເພື່ອທຳການກວດ ຫຼື ສະແກນສະໝອງ ເພື່ອຈະລະບຸອາຍຸທາງຊີວະພາບຂ ອງສະໝອງມະນຸດ ຊຶ່ງອາດຈະບໍ່ກົງກັບອາຍຸຕາມປີການຂອງບຸກຄົນສະເໝີໄປ ອີງຕາມທ່ານ Andrei

ຖ້າຄົນອາຍຸ 45 ປີ ທີ່ມີສະໝອງຂອງຄົນໃນໄວ 55 ປີນັ້ນ ກໍແມ່ນເປັນຍ້ອນການເລືອກເຟັ້ນໃນແບບແຜນດຳລົງຊີວິດທີ່ບໍ່ດີ ແລ້ວມັນກໍອາດເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດ ເພາະວ່າສະໝອງທີ່ມີອາຍຸທາງດ້ານ ຊີວະວິທະຍາທີ່ແກ່ກວ່ານັ້ນ ປົກກະຕິແລ້ວ ຂ້ອນຂ້າງຈະເກີດການເຈັບປ່ວຍຫຼາຍກວ່າ ແລະ ມີຄວາມສ່ຽງສູງກວ່າຕໍ່ການເປັນພະຍາດທາງລະບົບປະສາດ ລວມທັງພະຍາດຫຼົງລືມ ຫຼື ອັລໄຊເມີອີກດ້ວຍ ທີມງາ ນຂອງ USC ໄດ້ນຳໃຊ້ການຮຽນຮູ້ຂອງເຄື່ອງຈັກ ເພື່ອພັດທະນາໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຖ່າຍ MRI ຂອງສະໝອງຜູ້ທີ່ມີສຸຂະພາບດີ 4,800 ຄົນ ຊຶ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ກວດເບິ່ງຄົນເຈັບ 300 ຄົນ ທີ່ເປັນພ ະຍາດທາງລະບົບປະສາດ ຜູ້ຂຽນຊອບແວ Paul Bogdan ໄດ້ເອົາແກ້ວຂະຫຍາຍ ທີ່ຂະຫຍາຍພາບຂອງເຂດຕ່າງໆ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຂອງສະໝອງ ເຂົ້າໄປໃນໂຄງສ້າງຮຽນຮູ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງຂອງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ທ່າ ນ Paul Bogdan ຈາກໂຮງຮຽນວິສະວະກຳ Viterbi ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ USC ກ່າວວ່າ The role of the deep learning architecture is to look at each region in the three dimensional ບົດບາດຂອງໂຄງສ້າງການຮຽນຮູ້ຢ່າງລຶກຊຶ້ງ ແມ່ນເພື່ອເບິ່ງແຕ່ລະເຂດຂອງສະໝອງໃນຊ່ອງສາມມິຕິ ເ ພື່ອຢາກຮູ້ວ່າເຂດສະເພາະໃດໜຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຄາດຄະເນອາຍຸໄດ້ ຫຼື ບໍ່ ແລະ ຖ້າມັນເຮັດການຄາດຄະເນແລ້ວ ມັນກໍຍັງບອກຈຳນວນວ່າ ມັນສາມາດຊ່ວຍໃນການຄາດຄະເນອາຍຸຂອງສະໝ ອງໄດ້ຫຼາຍປານໃດອີກດ້ວຍ ທ່ານ Bogdan ເວົ້າວ່າ ການຂະຫຍາຍພາບໃຫ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ ສາມາດຊ່ວຍໃນການວິໄຈຄວາມແກ່ຂອງສະໝອງລະຫວ່າງຜູ້ຊາຍ ແລະ ແມ່ຍິງໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເພາະວ່າແຕ່ລະເພດແມ່ນມີການປ່ ຽນແປງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເກີດຂຶ້ນໃນເຂດຕ່າງໆຂອງສະໝອງ ພວກນັກຄົ້ນຄວ້າກ່າວວ່າ ການນຳໃຊ້ທາງການແພດດ້ານອື່ນໆ ສຳລັບການຮຽນຮູ້ເຄື່ອງຈັກ ອາດຈະເປັນການກວດເບິ່ງເມັດເລືອດທີ່ໄຫຼວຽນ ຢູ່ ເພື່ອລະບຸການເປັນໂລກມະເຮັງ